ລັດຖະບານມຽນມາຕົກລົງທີ່ຈະຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວ 300 ເມກາວັດໃນປີ 2021 ສ່ວນທາງການລາວຍັງມີຄວາມຫວັງວ່າ ທາງການໄທຈະເພີ່ມການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວເປັນ 9,500 ເມກາວັດໃນປີ 2021 ຊຶ່ງຊົງ ລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ VOA ຈະມີລາຍງານຈາກບາງກອກມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ທາງການລັດຖະບານມຽນມາໄດ້ຕົກລົງ ຈະຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານ 300 ເມກາວັດ ນັບແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ທັງຍັງຈະພິຈາລະນາຮັບຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມລະດັບຂອງຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ປັບຕົວສູງຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ໂດ ຍພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມຽນມາຊື້ຈາກລາວໃນປະລິມານດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສົ່ງໄປຕອບສະໜອງການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນເຂດລັດສານໃນພາກເໜືອຂອງມຽນມາເປັນຫຼັກ ໂດຍທາງການລາວໄດ້ເຈລະ ຈາຮ່ວມກັນກັບທາງການຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ມາເລເຊຍ ສິງກະໂປ ມຽນມາ ແລະ ໄທ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາເພີ່ມການຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກລາວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ ວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງຈະຮັບຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວໃນປະລິມານ 5,000 ເມກາວັດ ນັບແຕ່ປີ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປນັ້ນ ກໍໄດ້ຂໍໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນລະຫວ່າງ 7,000 ຫາ 9,000 ເມກາວັດ ສ່ວນມາເລເຊຍນັ້ນ ກໍຂໍໃຫ້ເພີ່ມຈາກ 300 ເປັນ 500 ເມກາວັ ດ ແລະ ກຳພູຊາຈາກ 200 ເປັນ 500 ເມກາວັດ ສ່ວນການເຈລະຈາກັບທາງການສິງກະໂປນັ້ນ ທາງການລາວໄດ້ຂໍໃຫ້ເລັ່ງຈັດທຳຂໍ້ຕົກລົງກັບມາເລເຊຍ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງເຂົ້າ ດ້ວຍກັນ ເພື່ອທີ່ວ່າລາວຈະໄດ້ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ສິງກະໂປໄດ້ ໂດຍຜ່ານໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ທັງ 4 ປະເທດມີຢູ່ຮ່ວມກັນ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ທາງການລາວຍັງມີ ຄວາມຫວັງວ່າ ທາງການໄທຈະພິຈາລະນາຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9,000 ເປັນ 9,500 ເມກາວັດ ນັບແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ຢືນຢັນວ່າ ພວກເຮົາກໍໄດ້ມີການສົມທົບ ປະສານກັນລະຫວ່າງໄຟຟ້າລາວກັບທາງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ຄາດວ່າພວກເຮົາຈະສົ່ງຕື່ມອີກປະມານ 3,500 ເມກາວັດ ປັດຈຸບັນນີ້ໄລ່ສະເລ່ຍແລ້ວ ພວກເຮົາກໍມີຢູ່ລວມກັນທັງໝົດປະມ ານ 6,000 ເມກາວັດ ທັງເຂື່ອນທີ່ສົ່ງແລ້ວ ທັງເຂື່ອນທີ່ເຊັນແລ້ວ ລະກຽມຈະສົ່ງໃນປີ 2021 ນີ້ ລະບວກໃສ່ອີກ 3,500 ເປັນ 9,500 ເມກາວັດ ອັນນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີການພັດທະນາ ທ່ານຄຳມະນີຢືນຢັນວ່າ ທາງ ການຫວຽດນາມຕ້ອງການຈະເລັ່ງການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ຫາກແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນດ້ານລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ຍັງບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ຈຶ່ງໄດ້ເຈລະຈາກັນເພື່ອຕົກລົງໃນລາຍລະອຽ ດຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ ທາງດ້ານທ່ານຕີ ໂນຣິນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຂອງກຳປູເຈຍ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານກຳປູເຈຍຈະຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ 200 ເມກາວັດ ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າດອ ນສະໂຮງ ນັບແຕ່ປີ 2019 ຫາ 2021 ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂາດແຄນພະລັງງານໄຟຟ້າໃນກຳປູເຈຍ ທັງຍັງຈະມີການພິຈາລະນາຮັບຊື້ໄຟຟ້າລາວເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ຖ້າຫາກວ່າ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນກຳປູເຈຍເພີ່ມຂຶ້ນ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 260 ເມກາວັດ ໂດຍຈະສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ໃນປະລິມານ 2,000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ທີ່ລົງທຶນໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Mega First Berhad ຈາກ ມາເລເຊຍ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ສ່ວນຫຼາຍ ຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບ ເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີ່ພັນດອນ ໃນເຂດເມືອງໂຂງ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການລົງ ທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີພື້ນທີ່ສຳປະທານ 9,800 ເຮັກຕາ ແລະ ຈະຕ້ອງໃຊ້ເງິນລົງທຶນລວມເຖິງ 10,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອພັດທະນາເປັນເຂດທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ທີ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດ ວກຢ່າງຄົບວົງຈອນ ພາຍໃນປີ 2025 ໃນປັດຈຸບັນ ລາວມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 61 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງລວມກວ່າ 7,200 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 37,000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງຕໍ່ປີ ສ່ວນທ ະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ADB ລາຍງານວ່າ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາວໃນປີ 2018 ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 7.5 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າຂ ອງລາວຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ໄທ ໄດ້ປັບຕົວສູງຂຶ້ນເຖິງ 23 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA